ເຊິ່ງໃນຈຸດນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາມທີ່ນ້ອງເຄີຍຮຽນຜ່ານມາ ຄືໝາຍຄວາມວ່າເພິ່ນກຳນົດມາຈັ່ງໃດລະ ເຮົາຕ້ອງໄປຕາມນັ້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າມີວິທີເອົາໄດ້ຢູ່ ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າບອ ກເຮົາເພື່ອເປັນແນວທາງໄວ້ວ່າ ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງນີ້ເປັນຕົວຢ່າງໄດ້ ແຕ່ເຈົ້າສາມາດມີຄວາມຄິດຂອງໂຕເຈົ້າເອງ ເພື່ອເຮັດຈັ່ງໃດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງທີ່ກຳນົດໄວ້ເນາະ ເຊິ່ງໃນຈຸດນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າເປັນໂຕຈຸດສຳຄັນທຳອິດເນາະ